SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນເຟສບຸກ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແຂກອິນເດຍ ຮ້າຍແຮງປານໃດ ຈັກວ່າຮ້າຍແຮງປານໃດ ກໍຄົງຈະຮູ້ກັນແລ້ວ ເພາະມັນບຸກແລກປະເທດອິນເດຍຢ່າງສາຫັດໜັກໜ່ວງ ອົງກາ ນສາທາລະນະສຸກໂລກ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ຄາຍໃຈແດ່ ທີ່ເຫັນຈຳນວນຄົນໃນປະເທດອິນເດຍເປັນ ແລະ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈິງຢູ່ ແຕ່ກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ຕ່າ ງໆນານາໃນໂລກນີ້ ສາຍພັນເດີມແມ່ນສາຍພັນວູຮານ ຕໍ່ມາກໍມີສາຍພັນບຣາຊິລ ເຊົາອາຟຣິກາ ແລະ ອັງກິດ ແລະ ບັດນີ້ຊ້ຳພັດມີສາຍພັນແຂກອິນເດຍ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນ ໃໝ່ທີ່ເຫັນມີຂຶ້ນໃນປະເທດອິນເດຍ ໃນເມື່ອປີ 2020 ແມ່ນຖືກບັນທຶກໄວ້ວ່າເປັນສາຍພັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳຂອງໂລກນີ້ ທີ່ການສຶກສາເບິ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນໆ ເຫັນວ່າມັນແຜ່ລະບາດໂດຍງ່າຍດາຍກວ່າເກົ່າ ສາຍພັນອິນເດ ຍຄືສາຍພັນ B1617 ເປັນສາຍພັນທີ 5 ທີ່ເປັນສາຍພັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳຂັ້ນໂລກ ແລະ ເປັນສາຍພັນທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າສຶກສາວິເຄາະວິໄຈເບິ່ງ

B1617 ເຫັນມີຂຶ້ນໃນປະເທດອິນເດຍໃນເດືອນທັນວາປີ 2020 ຜ່ານສາຍພັນຂອງກ່ອນນີ້ ທີ່ເຫັນມີຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2020 ສາຍພັນອິນເດຍແຜ່ລະບາດໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆອື່ນໆແລ້ວ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຕ້ອງຫ້າມການໄ ປມາກັບປະເທດອິນເດຍຢູ່ ການເປັນ ແລະ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນໃນປະເທດອິນເດຍ ເກືອບມີມາກມາຍເປັນປະຫວັດການ ໃນວັນຈັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ພາໃຫ້ມີການຮ້ອງຂໍຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ນາເຣັ ນດາ ໂມດີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອິນເດຍ ຈົ່ງລັອກດາວປະເທດອິນເດຍ ປະເທດອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງມາກມາຍລະດັບທີ 2 ຂອງໂລກນີ້ ທີ່ໂດຍອີງຕາມ Worldometer ສຳລັບປີ 2021 ມີເຖິງ 1,392 ລ້ານ 274,816 ຄົນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີ 1,444 ລ້ານ 298,648 ຄົນ ນັ້ນແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມີຫຼາຍກວ່າປະເທດອິນເດຍເຖິງ 52 ລ້ານ 23,829 ຄົນ ຊູມີຢາ ສະວາມີນາທານ ຜູ້ນຳນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການສາທາລະນ ະສຸກໂລກ ເວົ້າວ່າ

ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນ ແລະ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ມີຫຼຸດລົງໃນເຂດແດນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກນີ້ ຮ່ວມດ້ວຍອາເມລິກາ ແລະ ຢູໂຣບທີ່ຖືກໂຄວິດ-19 ແຕະຕ້ອງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແຕ່ Tedros Adhanom

ປະເທດບຣາຊິລເປັນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຖືກໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ແຕ່ບັດນີ້ເຫັນວ່າການເປັນ ແລະ ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດບຣາຊິລຢູ່ໃນຂັ້ນທ່ຽງທຸ່ນແລ້ວ ໃນຂ່າວສັບປະດາທີ 1 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2021 ແຕ່ໃນແຂວງອາມາໂຊນາສ ມີການລາຍງານຕ່າງໆວ່າມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແຂວງອາມາໂຊນາສຕັ້ງຢູ່ໃນພາກເໜືອສຽງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດບຣາຊິລ ອີກແນວໜຶ່ງແມ່ນວ່າກໍມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຈຳນວນເດັກນ້ອຍອ່ອນ baby ແລະ ເດັກໆທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ກະທັ້ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສຸຂະພາບເວົ້າວ່າ ເດັກໆທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແມ່ນຄົງມີອາການແຊກຊ້ອນມາກ່ອນແລ້ວ ເ ຊັ່ນ ເປັນເບົາຫວານ ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບເລືອດ

ແລະ ເດັກທີ່ອ່ອນກວ່າ 10 ປີ ເຖິງ 47,000 ຄົນ ຖືກພະຍາບານໂຕຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລະ 2,100 ຄົນຕາຍຍ້ອນມັນ Boris Johnson ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ໃຫ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຕັກເຕືອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງການກອດກັນ ພາຍຫຼັງຫຼາ ຍເດືອນທີ່ມີການຕ້ອງຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອັງກິດ ເມື່ອທີ່ທ່ານຜ່ອນຄາຍການລັອກດາວໃນປະເທດອັງກິດຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານ Johnson ຢັ້ງຢືນວ່າ ອັງກິດສາມາດກະທຳແຜນການການ ຕ້ອງຫ້າມຂັ້ນ 4 ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດອັງກິດຫຼຸດອອກຈາກລັອກດາວພາຍໃນລະດູຮ້ອນຂອງປີນີ້ ຍ້ອນວ່າສະຖານະການຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອັງກິດດີຂຶ້ນ ຍ້ອນການສັກຈຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ລະບົບການການຕ້ອງຫ້າມທີ່ບົ່ງວາງໃສ່ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ John Hopkins University ແມ່ນໃນໂລກນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 58 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະມານ 3 ລ້ານ 3 ແສນຄົນຕາຍຍ້ອນ ແລ້ວ ເຖິງຂ່າວວັນທີ 23 ເດືອນພຶດສະພາ 2021 ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນ ໂວໂລມີເຕີ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 1,782 ຄົນ ຕາຍຍ້ອນ 2 ຄົນແລ້ວ ໃນປະເທດໄທເປັນ 126,118 ຄົນ ຕາ ຍ 759 ຫວຽດນາມເປັນ 5,086 ອົງ ຕາຍແລ້ວ 7 ໂລຍ 41 ອົງ ຂະເໝນເປັນ 24,645 ຄົນ ຕາຍ 167 ພະມ້າເປັນ 143,228 ຄົນ ຕາຍ 3,216 ຄົນ ອັນວ່າປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ວ່າເປັນ 90,954 ຄົນ ແລະ ວ່າຕາຍມີເຖິງ 4,636 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ